ດົນຕີບໍ່ເຄີຍມີພິດໄພ ດົນຕີຄືເພື່ອນໃຈໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບ ນີ້ຄືເວລາຂອງລາຍການລາຕີ CRI ສະບາຍດີມິດລາຍການທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຄິດຮອດຄິດເຖິງທຸກທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການລາຕີ CRI 23 ໂມ ງທຸກຄືນແຕ່ວັນຈັນຫາວັນສຸກ ພວກເຮົາມີນັດກັບທ່ານໃນທ່າມກາງສຽງເພງ ຜູ້ດຳເນີນລາຍການໃນຄືນນີ້ແມ່ນວິໄລວັນ ໃນເວລາເກືອບຊົ່ວໂມງໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ວິໄລວັນຂໍມອບສຽງເພງທີ່ມ່ວນໆ ເປັນເພື່ອນຈິດ ມິດໃຈຂອງທ່ານ ຄືນນີ້ກໍມີຫຼາຍໆເພງທີ່ຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ເພງໃດກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ວາດພາບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອາລົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເຄີຍມີມາກ່ອນ ຫຼືວ່າພວມມີຢູ່ ຕອ ນຕົ້ນລາຍການຄືນນີ້ ວິໄລວັນຈະເປີດເພງໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານຟັງກ່ອນ ເພງນີ້ຊື່ວ່າ ສຽງເຈີນີ ຊຸຍບູເຈົາ ຄິດຮອດເຈົ້ານອນບໍ່ຫຼັບ ເນື້ອເພງມີຢູ່ວ່າ ຄິດຮອດເຈົ້າຈົນນອນບໍ່ຫຼັບ ນີ້ແມ່ນລົດຊາດແຫ່ງຄວາມຮັກ ຄອງຄອຍ ໃຫ້ມື້ອື່ນມາຮອດໄວໆ ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນໜ້າເຈົ້າ ຈະໄດ້ທັກທາຍສະບາຍດີເຈົ້າ ເຈົ້າຮູ້ໃຈຂ້ອຍບໍ ຄິດວ່າໃນຍາມໜຶ່ງໃຜກໍເຄີຍມີປະສົບການແນວນີ້ຄື ຍາມຄ່ຳຄືນນອນຢູ່ເທິງຕຽງ ພິກໄປພິກມາ ຄິດຮອດໃຜຜູ້ໜຶ່ ງຈົນນອນບໍ່ຫຼັບ ແຕ່ວ່າພໍຮອດເວລາເຫັນຜູ້ນັ້ນຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າແລ້ວ ພັດໜ້າແດງ ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢາກເວົ້ານຳ ແຕ່ພໍອ້າປາກຈະເວົ້າ ພັດບໍ່ຮູ້ຈະເວົ້າຫຍັງ ເວົ້າຫຍັງກໍຄືບໍ່ຄັກ ນີ້ກໍແມ່ນລົດຊາດທີ່ ໝົດທຸກຄົນເຄີຍຊີມໃນໄວຍັງໜຸ່ມ ແຕ່ວ່າເມື່ອເວລາຜ່ານໄປກໍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ອີກແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເຫຼືອນັ້ນມີພຽງແຕ່ສຽງໂອ້ອ່າວ ມາຟັງເພງນີ້ນຳກັນ ສຽງເຈີນີ ຊຸຍບູເຈົາ ຄຶດຮອດເຈົ້ານອນບໍ່ຫຼັບ

ໃນຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີເທື່ອໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັກໃຜຜູ້ໜຶ່ງໝົດຈິດໝົດໃຈ ຈົນບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຕົວເອງ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານກັບລາວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນສະເໝີໄປ ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າຈ ະມີຫຍັງກັບລາວ ແມ່ນວ່າຄົນນັ້ນຈະຮັກເຮົາຫຼືບໍ່ກໍຕາມ

ເປັນເພງຮັກຊຶ້ງໃຈທີ່ຮ້ອງຄູ່ກັນ ໃນຄ່ຳຄືນທີ່ສວຍງາມງຽບສະຫງົບແບບນີ້ ວິໄລວັນຈະນຳເອົາເວລາສະບາຍໆຕອນໜຶ່ງດ້ວຍສຽງເພງທີ່ໂຣແມນຕິກມາໃຫ້ທ່ານ ຖ້າວ່າສຽງເພງທີ່ວິໄລວັນເປີດໃຫ້ຟັງນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານຄິດຮອດຫາໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ວິໄລວັນຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານສົ່ງສຽງມາບອກວິໄລວັນແດ່ເດີ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ອີເມວ ຫຼືວ່າລົມກັນທາງ WeChat ລ້ວນແຕ່ໄດ້ໝົດ

ອີເມວສົ່ງມາທີ່ ວິໄລວັນ at 163.com v i l a y v a n at 163.com ຖ້າວ່າຢາກລົມກັນກັບວິໄລວັນທາງ WeChat ທ່ານກໍສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍລົມກັນມາຫາວິໄລວັນ ຊື່ວິໄລວັນກໍແມ່ນ ວິໄລວັນ v i l a y v a n ຈື່ໄດ້ງ່າຍເນາະ ສ່ວນເນື້ອໃນຂອງລາຍ ການລາຕີ CRI ຫຼັງຈາກອອກອາກາດແລ້ວ ວິໄລວັນກໍຈະເອົາໄປຂຶ້ນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຢູ່ເວັບໄຊພວກເຮົາແມ່ນ laos.cri.cn ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊພວກເຮົາ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນບລັອກຂອງວິໄລວັນເອງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຂ ຽນຄຳເຫັນໃຫ້ວິໄລວັນຢູ່ໜ້າບລັອກຂອງວິໄລວັນ

ທຸກຄົນ ເຊິ່ງລວມທັງເຮົາເອງເນາະ ກໍມີນິດໄສທີ່ຕ່າງກັນກັບຜູ້ອື່ນ ວິໄລວັນເຄີຍໄດ້ຍິນຄຳປຽບທຽບທີ່ໜ້າຄິດຄວາມໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອົາຄົນທີ່ນິດໄສຕ່າງກັນປຽບທຽບໃສ່ນ້ຳກິນປະເພດຕ່າງໆ ຄົນທີ່ມີນິດໄສພິເສ ດນັ້ນກໍເໝືອນດັ່ງກາເຟ ຫຼືວ່າໂຄຄາໂຄລາ ລົດຊາດມັນເຂັ້ມຂົ້ນ ຜູ້ທີ່ຕິດລົດຊາດນັ້ນຈະມັກຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ບໍ່ມັກນັ້ນກໍບໍ່ມັກທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນ ຈົນເຖິງຂັ້ນຊັງກະມີ ສ່ວນຄົນທີ່ມີນິດໄສທຳມະດານັ້ນ ກໍເໝືອນດັ່ງນ້ ຳລ້າໆ ລົດຊາດມັນຈາງ ບໍ່ມີຫຍັງພິເສດ ບໍ່ສູ້ມີຄົນມັກຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ຫ່ອນຈະມີຄົນຊັງ ເວລາຢູ່ນຳກັນກັບຄົນທີ່ເໝືອນດັ່ງກາເຟ ແລະ ໂຄຄາໂຄລາ ຈະຮູ້ສຶກວ່າມ່ວນຫຼາຍ ເວລາຢູ່ນຳກັນກັບຄົນທີ່ເໝືອນ ດັ່ງນ້ຳລ້າໆນັ້ນ ຊີວິດກໍຈະຈືດຈາງຫຼາຍ ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນຕາຈົດຈຳໄວ້ ເບິ່ງແລ້ວຄືວ່າຢູ່ນຳກັບຄົນທີ່ເໝືອນດັ່ງນ້ຳລ້າໆນັ້ນບໍ່ມ່ວນ ແຕ່ວ່າຄົນແບບນັ້ນຊ້ຳຜັດມີຈຸດດີຂອງຕົນ ຕອນທຳອິດທີ່ຮູ້ຈັກກັບລາວ ລ າວເປັນຄົນແນວນັ້ນ ເວລາດົນນານຜ່ານໄປແລ້ວ ລາວກະຍັງເປັນແນວນັ້ນຄືເກົ່າ ກາເຟ ແລະ ໂຄຄາໂຄລາອາດຈະແຊບຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຢ່າລືມ ກິນຫຼາຍແລ້ວຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ສິ່ງທີ່ເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ນັ້ນຫາກຍັງ ແມ່ນນ້ຳລ້າໆ ມີຄຳຄົມປະໂຫຍກໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຢາກເປັນນ້ຳລ້າໆໃຫ້ເຈົ້າດື່ມທຸກວັນ ເຖິງຈະບໍ່ສຳຄັນ ແຕ່ເຈົ້າກໍຂາດມັນບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນທ່ານເດ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ເໝືອນດັ່ງກາເຟ ແລະ ໂຄຄາໂຄລາ ຫຼືເປັນຄົນທີ່ເໝື ອນດັ່ງນ້ຳລ້າໆ ເອົາມາຟັງເພງອີກຊຸດໜຶ່ງກ່ອນເນາະ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະຟັງເພງ Intuition ແລະ ເພງ ໜີປາຫວໍກວນຈຸ້ຍ ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເມົາເຫຼົ້າ

ເວລາຜ່ານໄປເໝືອນດັ່ງສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປບໍ່ໄຫຼກັບ ພວກເຮົາໄປຮຽນ ໄປເຮັດວຽກ ຊີວິດໝູນວຽນປ່ຽນໄປ ມື້ແລ້ວມື້ອີກ ປີແລ້ວປີເລົ່າ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກໍຈະຖືກລືມໄປຢ່າງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ເໝືອນດັ່ງເມັດຊາຍນ້ອ ຍໆທີ່ຖືກຊຸທັ່ງໄປຕາມສາຍນ້ຳແຫ່ງການເວລາ ຈົນລືມສິ້ນ ແຕ່ວ່າໃນໃຈຂອງທຸກຄົນ ຍັງມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ເລື່ອງໃດເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ຖືກຝັງເລິກຢູ່ໃນຂົ້ວຫົວໃຈຈົນລືມບໍ່ໄດ້ ໃນວັນໜຶ່ງຂ້າງໜ້າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ສິ່ ງເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະປາກົດໃນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ດີງາມທີ່ສຸດຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຮົາພົບໃນຊີວິດນີ້

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ກຽດຕິດຕາມຮັບຟັງຢູ່ນີ້ ແມ່ນລາຍການລາຕີ CRI ຂອງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ FM 93 ເມກາເຮີດ ວິລະວັນກຳລັງດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ເມື່ອວານນີ້ວິລະວັນໄດ້ອ່ ານບົດໜຶ່ງທີ່ຂຽນໂດຍນັກປະພັນຜູ້ໜຶ່ງ ເພິ່ນຂຽນວ່າ ໃນເວລາຍັງໜຸ່ມ ເພິ່ນມັກກິນອາຫານທີ່ລົດຊາດເຂັ້ມຂຸ້ນ ໃນເວລາເພິ່ນກິນຊາກິນກາເຟ ຕ້ອງໃສ່ນົມໃຫ້ຫຼາຍໆ ເຮັດນ້ຳຫວານຖົ່ວຂຽວຖົ່ວແດງ ກໍມັກໃສ່ນ້ ຳຕານຫຼາຍໆ ກິນຜັກກິນເຂົ້າກໍຈະເອົານ້ຳສະອິ້ວຫຼາຍໆໃສ່ ສະຫຼຸບແລ້ວມັກລົດຊາດປຸກໆ ການຄົບຄ້າສະມາຄົມໃນຍາມນັ້ນກໍຄືກັນ ມັກໃຜຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ນີ້ດີໝົດສູ່ອັນ ບໍ່ມັກຜູ້ໃດແລ້ວກໍຈະຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ ນັ້ນມີແຕ່ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ບໍ່ມີບ່ອນເອົາ ໃນຍາມຍັງໜຸ່ມທີ່ກ້າສະແດງອາລົມຈິດຕ່າງໆອອກມານັ້ນ ຖືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງເປັນມາດຖານໃນການຕັດສິນທຸກສິ່ງ ບໍ່ມີຄວາມໃຈເຢັນຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ວ່າຄ ຽງຄູ່ກັບອາຍຸຄ່ອຍໆສູງຂຶ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ນຳສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ຄວາມນິຍົມໃນການກິນອາຫານກໍໄດ້ຄ່ອຍໆປ່ຽນໄປ ມັກອາຫານເອົາຈາງ ຫວານກໍຫວານໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຄັມກໍເຄັມໜ້ອຍໜຶ່ງ ອາຫານທີ່ແຕ່ກ່ອນຮັບເ ອົາບໍ່ໄດ້ນັ້ນກໍຄ່ອຍໆມັກແລ້ວ ສ່ວນທ່າທີໃນການຄົບຄ້າສະມາຄົມກໍຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມການເວລາ ຄວາມຮັກແລະຄວາມຄຽດແຄ້ນຢ່າງແຮງແມ່ນຂຶ້ນກັບເວທີ ຫາກບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຊີວິດຕົວຈິງ ໃນຊີວິດຕົ ວຈິງຄວນມີຄວາມໃຈກວ້າງຫຼາຍກວ່າ ຢູ່ລະຫວ່າງຄວາມຮັກແລະຄວາມຊັງ ຄວນມີທ່າທີເປັນກາງ ນີ້ຄືຊີວິດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ ຄ່ອຍໆຈາງລົງ ຄ່ອຍໆຮູ້ຈັກກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງທຸກສິ່ງໃນໂລກນີ້ ຊີວິດທີ່ ໝັ້ນທ່ຽງຈຶ່ງສາມາດສະໜອງທ່າເຮືອລີ້ໄພໃຫ້ດວງໃຈເຮົາ ນີ້ຄືການສິດສອນຂອງການເວລາ ເອົາ ມາຟັງເພງອີກຊຸດໜຶ່ງຕໍ່ເນາະ ຕໍ່ໄປນີ້ເຊີນຟັງເພງ ເຫວິນເຫວິນເຕີຊິງຟູ ຄວາມສຸກຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ແລະເພ ງ Paradise Hotel

ດວງຈັນຄ່ອຍໆໂຜ່ຂຶ້ນ ຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບໄດ້ວຽນມາເຖິງ ເໝືອນກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແຕ່ຫົວໃຈພັດແລ່ນໄປຫາອະດີດແລະຄົນທີ່ເຮົາຄິດເຖິງ ຄວາມຄິດຮອດອອກມາປົກຫົ່ມທັງຕົວແລະຫົວ ໃຈ ຈົ່ງປ່ອຍຄວາມເປັນຕົວເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານໄປຕາມສຽງເພງທີ່ອ່ອນໂຍນ ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດລາຕີ CRI

ຄ່ຳຄືນ ທ້ອງຟ້າເປັນສີຂີ້ເທົ່າ ຄ່ຳຄືນແມ່ນເງົາຂອງຄົນໂດດດ່ຽວ ເມື່ອໃດທີ່ຄ່ຳຄືນມາເຖິງ ແສງໄຟທີ່ຮຸ່ງຂຶ້ນກໍປຽບເໝືອນສັນຍານແຫ່ງຄວາມງ່ວມເຫງົາທີ່ຄ່ອຍສາຍລົງມາປັດເປົ່າ ໃນຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົ ບແບບນີ້ ຈົ່ງປ່ອຍອາລົມຂອງທ່ານໄປຕາມສຽງເພງທີ່ອ່ອນໂຍນແລະຫວານຊຶ້ງ ໃນລາຍການລາຕີ CRI ຟັງເພງຊຸດໜຶ່ງແລ້ວ ວິລາວັນຈະເລົ່ານິທານເລື່ອງໜຶ່ງສູ່ທ່ານຟັງ ແຕ່ກ່ອນ ມະນຸດຍັງບໍ່ຮູ້ໃສ່ເກີບ ຍ່າງດ້ວ ຍຕີນເປົ່າ ມີເຈົ້າຊີວິດອົງໜຶ່ງຢາກໄປທ່ຽວຊົນນະບົດທີ່ຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍ້ອນວ່າໜ້າດິນບໍ່ພຽງ ຍັງມີຫີນນ້ອຍໆຫຼາຍໆຢູ່ຕາມທາງ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕີນເພິ່ນເຈັບຫຼາຍ ເມື່ອເພິ່ນເມືອພະລາຊະວັງແລ້ວ ເຈົ້ າຊີວິດອົງນີ້ກໍອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ປູພື້ນດິນໃນທົ່ວອານາເຂດດ້ວຍໜັງງົວ ເພິ່ນເຫັນວ່າເຮັດແນວນີ້ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເພິ່ນເອງເທົ່ານັ້ນ ຍັງຈະສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເຈັບຕີນໃນ ເວລາຍ່າງ ແຕ່ວ່າປູພື້ນດິນທົ່ວອານາເຂດດ້ວຍໜັງງົວ ພັດຕ້ອງການໜັງງົວຫຼາຍ ຂ້າງົວທັງໝົດມັນກໍຍັງບໍ່ພໍ ຍັງຕ້ອງເສຍເງິນ ແລະ ແຮງງານຫຼາຍອີກ ຕໍ່ມາມີເສນາອາມາດທີ່ສະຫຼາດຜູ້ໜຶ່ງສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຊີວິດ ວ່າ ເຈົ້າຊີວິດ ເປັນຫຍັງຕ້ອງຂ້າງົວຫຼາຍປານນັ້ນ ໃຊ້ເງິນ ແລະ ແຮງງານຫຼາຍປານນັ້ນ ເປັນຫຍັງບໍ່ໃຊ້ໜັງງົວນ້ອຍໆ 2 ແຜ່ນຮັດຕີນເຮົາ ເຈົ້າຊີວິດຟັງແລ້ວກໍສະດຸ້ງໃນທັນທີ ສັ່ງໃຫ້ຢຸດການຂ້າງົວ ຮັບເອົາຂໍ້ສ ະເໜີນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄົນທັງຫຼາຍກໍເລີ່ມໃສ່ເກີບໜັງ ເມື່ອຄົນເຮົາພົບອຸປະສັກແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຢາກປ່ຽນແປງໂລກພາຍນອກ ແຕ່ວ່າການປ່ຽນແປງນັ້ນມັນຍາກຫຼາຍ ປ່ຽນຕົວເຮົາເອງພັດງ່າຍກວ່າ ສະນັ້ນ ເສຍແ ຮງກາຍແຮງໃຈໄປປ່ຽນໂລກ ປ່ຽນຕົວເຮົາເອງຍັງດີກວ່າ ຄືກັນກັບເຈົ້າຊີວິດໃນນິທານເລື່ອງນີ້ ບໍ່ຕ້ອງໄປປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງ ຫໍ່ຕີນຂອງຕົນກໍໄດ້ແລ້ວ ນະທີ່ນີ້ວິໄລວັນກໍຢາກແບ່ງປັນຄວາມເວົ້າອີກຄວາມ ໜຶ່ງກັບທ່ານທີ່ເວົ້າວ່າ ຖ້າວ່າແນວຄິດໃນໃຈປ່ຽນແລ້ວ ທ່າທີກໍຈະປ່ຽນ ທ່າທີປ່ຽນແລ້ວ ການກະທຳກໍຈະປ່ຽນ ຄວາມຊິນເຄີຍກໍຈະປ່ຽນ ຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະມີການປ່ຽນແປງ ເອົາ ມາຟັງເພງອີກຊຸດໜຶ່ງຕໍ່ ຕໍ່ໄປ ນີ້ຊິຟັງເພງ ຊື່ໜີປ້ຽນເລີມາ ເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນແປງແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເພງ ຫວໍເຂີອີປ້າວໜີມາ ຂ້ອຍກອດເຈົ້າໄດ້ບໍ່

ດວງຈັນຄ່ອຍໆໂຜ່ຂຶ້ນ ຄ່ຳຄືນທີ່ງຽບສະຫງົບໄດ້ວຽນມາເຖິງ ເໝືອນກັບວ່າເວລາໄດ້ຢຸດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແຕ່ຫົວໃຈພັດແລ່ນໄປຫາອະດີດ ແລະ ຄົນທີ່ເຮົາຄິດເຖິງ ຄວາມຄິດຮອດອອກມາປົກຫົ່ມທັງຕົວ ແລະ ຫົວ ໃຈ

ຖ້າວ່າທ່ານຢາກຟັງເພງຫຍັງ ຫຼືວ່າຢາກປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ລາຍການນີ້ ຫຼືວ່າຢາກລົມກັນກັບວິໄລວັນ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານຂຽນຄຳເຫັນໃຫ້ວິໄລວັນ ຢູ່ໜ້າເວັບໄຊພວກເຮົາທີ່ laos.cri.cn ຫຼືວ່າສົ່ງອີເມວມາຫາວິໄ ລວັນທີ່ vilayvan at 163.com v i l a y v a n at 163.com ຫຼືວ່າສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນເຂົ້າມືຖືສ່ວນຕົວຂອງວິໄລວັນກໍໄດ້ ເບີມືຖືວິໄລວັນແມ່ນ 0086 138 11903582 0086 138 11903582 ຫຼືວ່າໂທມາຫຼິ້ນນຳວິໄລວັນໂດຍກົງຢູ່ປັກກິ່ງກໍດີຄືກັນ ເບີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະພວກເຮົາແມ່ ນ 0086 106889 2192 ຖ້າວ່າທ່ານໃຊ້ WeChat ກໍສາມາດຕິດຕໍ່ກັບວິໄລວັນໂດຍຜ່ານ WeChat ໄດ້ ຊື່ຂອງວິໄລວັນກໍແມ່ນ vilayvan V I L A Y V A N ຈື່ໄດ້ງ່າຍເນາະ ທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍລົມກັນມາ ວິໄລວັນຖ້າຮັບຮອງແລ້ວ ພວກເຮົາກໍສາມາດລົມກັນໄ ດ້ໂລດ ເປັນວິທີທີ່ສະດວກຫຼາຍ ດຽວນີ້ກໍໄດ້ມີຜູ້ຟັງໄດ້ລົມກັນກັບວິໄລວັນທາງວີແຊັດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ວິໄລວັນຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຫ່າງເຫີນລະຫວ່າງວິໄລວັນກັບຜູ້ຟັງໄດ້ໃກ້ເຂົ້າ ຈາກໂຄສົກກັບຜູ້ຟັງໄດ້ກາຍເປັນ ເພື່ອນມິດທີ່ສະໜິດສະໜົມກັນ ເອົາ ລາຍການລາຕີເຊຍໃນຄືນນີ້ກໍຂໍສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ກ່ອນ ຄືນນີ້ວິໄລວັນຂໍອັດທ້າຍລາຍການດ້ວຍສຽງເພງ